ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ພະແນກການຂົນສົ່ງຂອງວຽງຈັນ ງົດກັບການຕິດຕໍ່ວຽກກັບຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ຖືກສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເທື່ອ ທີ່ວ່າທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນນີ້ເນາະ ທາງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸນສົມຫວັງ ຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສັງກັດກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກະໄດ້ອອກໜັງສືແຈ້ງການເລື່ອງຂອງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການເຂັ້ມງວດ ເພື່ອສະກັດກັ້ ນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໜັງສືພະແນກຂົນສົ່ງວຽງຈັນນີ້ເນາະ ກະໄດ້ແຈ້ງເຖິງລັດຖະກອນ ພະນັກງານຂອງລັດ ຕຳຫຼວດ ທະຫານ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ຜູ້ປະກອບການ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ປະຊາຊົນຊາວລາວ ແ ລະກະຊາວຕ່າງຊາດ ກະລວມເຖິງຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາເນາະ ກະຊິບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລັບການສັກວັກຊີນປ້ອງ ກັນໂຄວິດ-19 ມາຕິດຕໍ່ ຫຼືວ່າເຮັດວຽກ ຫຼືວ່າມາໃຊ້ບໍລິການທີ່ສຳນັກການທັງ 3 ແຫ່ງ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ການຂັບຂີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ລັບການສັກວັກຊີນລຽບລ້ອຍແລ້ວ ກະໃຫ້ ນຳໃບລັບລອງການສັກວັກຊີນຕິດໂຕມາທຸກຄັ້ງ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ບໍລິການຂອງກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ແລະ ຂັບຂີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເນາະ ອືມ ຄັນຊິຟັງເບິ່ງແລ້ວ ເລື່ອງນີ້ມັນກະຢາກ ຕະຫຼົກແດ່ ໜ້າສັງເວດກໍວ່າແມ່ນ ເພາະວ່າເພິ່ນວ່າບໍ່ໃຫ້ໄປ ບໍ່ໃຫ້ມາ ວ່າຊັ້ນເທາະ ເພິ່ນຕ້ອງຫ້າມ ວ່າຊັ້ນເທາະ ທີ່ວ່າສຳລັບໄປ 3 ສະຖານທີ່ຫັ້ນ ແຕ່ວ່າມັນມີຂ່າວເວົ້າແນວໃດແນວໜຶ່ງ ຫຼືວ່າເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະ ທິບາຍບໍ່ວ່າ ການຕ້ອງຫ້າມຂອງເພິ່ນນະ ໄດ້ພິຈາລະນາເບິ່ງທີ່ວ່າ ຜູ້ທີ່ວ່າບໍ່ໄດ້ສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ຫັ້ນນະ ມັນອາດຈະແມ່ນຍ້ອນທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ມີຢາວັກຊີນພຽງພໍຈັ່ງຊີ້ ນະ ແລ້ວກໍຄວນອະໄພ ຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຈັ່ງຊີ້ນະ ພວກເພິ່ນໄດ້ພິຈາລະນາເບິ່ງຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເທົ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕາມເນາະ ກໍວ່າ ໃນ ໃນ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງ ອາ ການຜ່ອນ ຜ່ອ ນເບົາ ຜ່ອນຍາວນີ້ ຫຼືວ່າຜ່ອນຜັນຕ່າງໆນີ້ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ສັກວັກຊີນນີ້ ເລື່ອງຂອງການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍບາງ ບາງຢ່າງ ກະໄດ້ເວັ້ນ ເລື່ອງຂອງການເຮັດໃ ບຂັບຂີ່ຫຍັງພວກຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ກະມີການຜ່ອນ ຜ່ອນ ຜ່ອນຜັນໃຫ້ຢູ່ ຄັນວ່າຜ່ອນຜັນມັນກໍຖືກແລ້ວ ເພາະວ່າ ບາງທີນີ້ ຄົນມັນຢາກສັກຢາວັກຊີນນັ້ນ ຊິຮ້ອງຊິໄຫ້ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າລັດຖະບານເພິ່ນບໍ່ມີໃນປັດຈຸບັນນີ້ນ ະ ຄັນມີກໍເຫຼືອແຕ່ວ່າເຂັມທີ 2 ສຳລັບພວກທີ່ວ່າໄດ້ສັກເຂັມທີ 1 ຫັ້ນແລ້ວ ກໍແປວ່າຊິໄປເຮັດໃບຂັບຂີ່ບໍ ໄປນັ້ນໄປນີ້ກໍໄປບໍ່ໄດ້ ແຕ່ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າຫັ້ນ ເພິ່ນມີການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວຢູ່ຈັ່ງຊີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນກໍຖືກຕ້ອງ ຢູ່ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີການຕ້ອງຫ້າມ ດັ່ງທີ່ວ່າ ເວົ້າວ່າ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ໄປຫາເພິ່ນບໍ່ໄດ້ນີ້ນະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຢູ່ໄກຫ່າງຈາກສະຖານທີ່ຈະເລີນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຊາບ ມີ ຂ່າວ ມີຂ່າວບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ກໍຄືເລື່ອງຂອງປະກາດການແຈ້ງ ແຈ້ງ ແຈ້ງເຕືອນນີ້ ກໍຄືທາງ ທາງການນີ້ ເພິ່ນກະຜ່ານທາງ ທາງສື່ຂອງລັດຢູ່ແລ້ວ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີ Facebook ຂອງ ອ່າ ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົ ນ ເລື່ອງຂອງການສົ່ງຂ່າວທາງ ທາງອອນລາຍ ຫຼືທາງໂທລະສັບໄປບອກກັນເນີຍ ມັນ ມັນກະມີເປັນປະຈຳຢູ່ແລ້ວ ໃນ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ກະຄ່ອນຂ້າງທີ່ຊິຫຼາຍພ້ອມເນາະ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນສຳລັບແຕ່ນະຄອນຫຼວງວ ຽງຈັນບໍ ຫຼືວ່າແຂວງວຽງຈັນ ສຳລັບແຂວງອື່ນ ຫົວເມືອງອື່ນໆນີ້ ກໍຄືກັນນີ້ບໍ ເປັນສະເພາະໃນສ່ວນຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເນາະ ເທົ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕາມ